شادي ڪرائي هي مجبور ٿي پيو ۽ هن کي طلاق ڏيڻي پئي جڏهن طلاق ڏني ته نبي سائين پاڻ شادي ڪئي ۽ قوم جي جذبات جو گهڻو قدر هو نبي سائين کي انهن ماڻهن ۾ تبليغ ڪرڻ مشڪل ٿي پوندي چوندا ته سائين هي نبي سائين اهڙو جو پنهنجي پٽ جي ڇڏيل زال کي شادي ڪئي اٿائين ۽ ماڻهن ۾ اثر جي اندر نقصان پهچندو، تنهن ڪري انهيء جذبات جو هميشه طبيعت ۾ قدر رهندو هيو ته اهو ڪيئن ٿيندو معاملو؟ نيٺ الله تعاليٰ حڪم فرمايو، زوجناڪها لڪي لا يڪون علي المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم پنهنجي پٽيلن جي زالن ۾ مؤمنن کي قيامت تائين حرج هجي ها، حرج اسان ختم ڪيوسين، وڃي شاديون ڪن انهن کي، تنهن ڪري توکي اسان شادي ٿا ڪرايون. عملي طرح نبي سائين کان اهو ڪردار ڪرائي هميشه جي لاء جهالت جي رسم کي ٽوڙيو ويو. قولي طرح سان به عملي طرح سان به اهڙو مسئلو مؤڪد اسلام جي اندر ڪڏهن به اهڙو نه ٿيو آهي مضبوط اها شادي ٿي وئي عربن ۾ حالي ته اختلاف متو پر پوء نيٺ حڪم ٿي ويو ٿيڻو ته ٿي ويو هتي الله تعاليٰ اها ڳالهه ٿو بيان فرمائي ومن يعص الله ورسوله الله رسول جي جيڪو بي فرماني پوء بي بي صاحب جن کي ڪجهه ٿورو ان ڳالهه ۾ ڪجهه پريشاني هئي پر اهو نڪاح قبول ڪيو رب تعاليٰ فرمائي ٿو ڪنهن مؤمن مرد کي يا ڪنهن عورت کي جڏهن الله الله جو رسول فيصلو ڪري ته پوء هن کي ڪو اختيار ڪونهي من امرهم پنهنجي معاملي ۾ ومن يعص الله ورسوله جيڪو بي فرماني ڪندو الله رسول جي فقد ضل ضلالا مبينا هي پوء پڌرو گمراهه آهي بي بي صاحبه نڪاح قبول ڪيو شادي ٿي پر هن جو طبعي طرح سان ميلان پاڻ ۾ ڪونه هيو تنهن ڪري معاملات هنن جا اهڙا درست نه رهيا نيٺ زيد ڪڪ ٿي پوء نبي سائين کي چوڻ لڳو ته سائين جيڪر مان هن کي طلاق ڏيان نبي سائين فرمائنس اذ تقول للذي انعم الله عليه اهو شخص جنهن تي الله جي نعمت ٿي جو بي بي صاحبه سان شادي ٿي وانعمت عليه ۽ تو به هن تي نعمت ڪئي جو تو هن کي پنهنجو پٽيلو سڏيو هو ۽ سڄو وقت هن کي پاليو هو تو هن کي چئين پيو امسڪ عليڪ زوجڪ ان عورت کي نه ڇڏ جهل پنهنجي زال واتق الله خدا جو خوف رک وتخفي في نفسڪ ما الله مبديه حالانڪ تون پنهنجي نفس ۾ اها ڳالهه رکين پيو جيڪي رب تعاليٰ توکي ڄاڻائي هئي اها ڪهڙي ڳالهه ته اها عورت جيڪڏهن زيد ڇڏيندو ته پوء ان جي دل شڪنيء کي تدارڪ ڪرڻ ناممڪن آهي سواء هن جي ته اها مان پنهنجي گهر ۾ رکان ۽ ان کي الله تعاليٰ ظاهر ڪرڻ وارو آهي پر تون ماڻهن جو خوف پيو ڪرين ماڻهو ڇا چوندا ان ڳالهه کي والله احق ان تخشاه ۽ الله وڌيڪ حقدار آهي جو تون ان کان ڊڄين

ما ڪان علي النبي من حرج ۽ نبي جي مٿان ڪو نقصان ڪونهي فيما فرض الله له جيڪي الله تعالي مقرر ڪيو آهي سنت الله خدا جو اهو دستور آهي في الذين خلوا من قبل جيڪي اڳي گذريا آهن الله جا قانون مقرر ۽ مقدر پراڻا هليا ٿا اچن ڪان امر الله قدرا مقدورا الله جو فيصلو اهو مقرر ۽ مضبوط آهي الذين يبلغون رسالات الله جيڪي الله جي رسالات کي نبي قائم ڪندا آهن انهن جو دستور تنهنجو دستور شادين جي معاملي ۾ ڪثرت ازدواج ۾ ساري معاملي جي اندر هئا ۽ انهن کي ضرورت هئي اهي به خدا کان ڊڄندا هئا ٻئي ڪنهن کان نه ڊڄندا هئا تنهن ڪري تون به پنهنجي خدا جو خوف ٿو رکين ڪفيٰ بالله حسيبا الله تعاليٰ حساب ڪندڙ آهي اهو ڪافي آ رب حساب ۾ ما ڪان محمد ابا احد من رجالڪم هتي الله تعاليٰ نبي سائين جن جي ختم نبوت جو بيان ٿو فرمائي فرمائي ٿو توهان مردن منجهان اهو محمد ڪنهن جو پيء ڪونهي پر الله جو رسول آ خاتم النبيين نبين جي پڄاڻي آ هن کان قيامت تائين نبي نه ٿيندو پاڻ فرمائن ٿا انا خاتم الانبياء انا سيد الانبياء انا آخر الانبياء انا العاقب انا الحاشر الذي يحشر الناس علي قدمي مان پويون آهيان ماڻهو منهنجي قدمن تي اٿندا مان سردار نبين جو مون کان بعد ڪوئي نبي نه ايندو فرمائن ٿا ته منهنجو مثال اهڙو آهي جيئن هڪڙو امير ڪا جاء ٺهرائي سڄي جاء تيار ٿي وڃي ماڻهو گهمڻ وارا ڏسي اچي چون ته هتي جيڪر هڪڙي سر لڳل هجي ها فرمائن ته اها سر جيڪا نبوت واري هئي باقي رهيل عمارت تعمير نبوت ۾ اها مان آهيان هن کان بعد وري ڪا ٻي جاء ئي ڪانهي جيڪو نبوت اچي ختم نبوت جو مسئلو، اسلام جو مسئلو، ڪلمي جو مسئلو، قرآن جو مسئلو، ڪعبي جو مسئلو، الله جي توحيد جو مسئلو ساڳو هڪ درجو ٿا رکن. انهن ۾ جيڪڏهن ڪو انڪار ڪري ته مرتد آهي، جيڪڏهن ڪو نه مڃي ته ڪافر آهي. نه مڃي جو مطلب هي آهي ته هڪڙو شخص ٻاهرين مذهب جو ماڻهو آهي، انهن مسئلن ۾ ڪنهن به مسئلي کي نٿو مڃي ته مؤمن ڪونهي. ۽ جيڪو مڃي چڪو آهي اسلام کي باقاعدي مڃيو آ پوء انهن مسئلن مان ڪنهن هڪڙي مسئلي جو انڪار ڪري ته مرتد آهي سمجهائبس جيڪڏهن سمجهي ته فبها جي نه ته ٽي ڏينهن هن کي معافي ڏئي پوء سمجهائي سمجهائي پوء قتل ڪري ڇڏبو اها آهي مرتد جي فرمائن ٿا من ارتد فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه جيڪو مرتد ٿئي ان کي قتل ڪريو جيڪو دين کي بدلائي تنهن کي قتل ڪريو. اسان وٽ هن وقت ۾ وڏو فتنو قاديانين جو آهي. انهن ختم نبوت جي مقابلي ۾ هڪڙي ٻئي شخص کي نبي ڪري بڻايو ۽ هڪڙو ڌوڪو ٿا ڏين، ڪلمو ٿا پڙهن اسان جي رسول الله صلي الله عليه وسلم تي. حالانڪه جيئن به هجي انهي تي پڙهن يا نبي سائين تي پڙهن پر ختم نبوت جي مسئلي ۾ غلام احمد قادياني کي نبي چون ٿا تنهنڪري هنن بواح ڪفر ڪيو پڌرو انهي ختم نبوت جي مسئلي کي جنهن کي نبي سائين جن پاڻ اهميت ڏني آهي ۽ قرآن جو تفسير پاڻ ڪيو آهي اهو انهن ۾ هي مرتد آهن، تنهنڪري واجب القتل آهن، ٽن ڏينهن تائين هنن کي زندگي بخشي ڇڏجي ٿي، پاڪستان جي اندر يا ڪاٿي به دنيا ۾ قادياني کي ٽن ڏينهن کان مٿي جيئرو ڇڏڻو ناهي اهو فيصلو آهي. ڇو ته مرتد جو مسئلو اهو ئي آهي، مرتد اسلام جو باغي آهي، باغين جي لاء سزا قتل آهي، اهي هڪڙي الله رسول سان عهد نامو آهي جيڪو ٽوڙين ٿا تنهنڪري انهن جي لاء سزا قتل آهي، توهان بنو قريظه جي ماڻهن کي ڏٺو عهد نامو ٽوڙيو انهن کي قتل ڪيو ويو، الله سان ختم نبوت جو الله جي رسول سان عهد نامو آهي.

معنيٰ الله تعاليٰ انهي کي ايڏي اهميت ڏني جو نبي سائين کي اتي جو اتي جيئري جهان ۾ ڳالهه ٻڌايائون. نبي سائين جن صحابه کي گهرائي فرمايو، فيروز ڪامياب ٿيو، الله رسول جو دشمن قتل ٿيو. اسود ڏنو. پهرين فرصت ۾ ابوبڪر صديق مسيلمه ڪذاب جي لاء وڏو لشڪر ڪڍيو. زبردست لشڪر هو، چاليهن هزارن جو لشڪر. مقابلو ٿيو، جنگ ٿي، جنهن ۾ ڪيترا هزار اسان جا عالم ۽ حافظ ۽ قاري شهيد ٿي ويا، جو خطرو لاحق ٿيو ته متان قرآن شريف جي تواتر تي نقصان پهچي، تڏهن جمع قرآن جو مسئلو پيدا ٿيو. ۽ ختم نبوت جو مسئلو اهو ته مسيلمه ڪذاب سان ان کي به جهنم رسيد ڪيو ويو. اهي ٻه هڪڙا وڏا مسئلا آهن، خلافت صديق اڪبر جي ۽ ڪارنامو رسول الله صلي الله عليه وسلم جو. هن ڳالهه کي ثابت ٿو ڪري ته جيڪو نبوت جي دعويٰ ڪندو ان کي نه ڇڏجي، پوء اسلام جي اندر هجي يا اسلام کان ٻاهر ڪو ڪافر هجي اهو به.

اها عالم نبين جا وارث آهن، علماء امتي ڪانبياء بني اسرائيل، علماء منهنجي امت جا بني اسرائيل جي نبين وانگر آهن، بني اسرائيل جي نبي کي ڇا ٿيو، تقتلون فريقا وتاسرون فريقا، الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته توهان ڪن کي قتل ڪيو ڪن کي گرفتار ڪيو، اها هڪڙي حيثيت آهي، معنيٰ نبي سائين جن جي امت ۾ عالمن کي ڪيترن کي قتل ڪيو ويندو ڪيترن کي گرفتار ڪيو ويندو اها حيثيت به آهي ۽ اها حيثيت تڏهن ٿيندي آهي جڏهن اهي علماء پوري ڳالهه ڪن ۽ مڪمل ڳالهه ٻڌائن اهڙي طرح الله تعاليٰ وري نبيء جي هٿن تي فتوحات به ڏيندو آهي هي قرآن شريف الله جو معجزو آهي. سوال پيدا ٿيندو آهي ته اڳين نبين کي معجزات هيا، قومن جي آڏو، ظالمن جي آڏو، بادشاهن جي آڏو معجزو پيش ڪري ان کي مات ڪندا ها. فرعون کي ڏسو ته ڪيئن مات ڪيو ويو. پوء هنن عالمن کي معجزو ته ڪونهي ڪو. ڪهڙي طرح سان مقابلو ڪندا؟ وارث آهن ته پوء معجزي جا وارث به هجن ها. نه ته به ڪرامت ته هجي ها. ان جي لاء الله تعاليٰ هن امت کي ڪرامت ڏني آهي. آمرون بالمعروف ناهون عن المنڪر اها ڪرامت آهي. هميشه امر بالمعروف نهي عن المنڪر ڪندا ۽ معجزو هي قرآن شريف فرمائن ٿا ته ڪنهن به نبي کي اهڙو معجزو نه مليو جهڙو مون کي مليو مليو حالانڪ پاڻ کي ساڍا ٽي هزار معجزا اٿن اڳين نبين جا معجزا به انهن کي هڪ قطار ۾ ڳڻي فرمائن ٿا ته ڪنهن کي اهڙو معجزو نه مليو جهڙو مون کي هي معجزو مليو معنيٰ پنهنجن معجزن باقين کي انهي قطار ۾ ڳڻي ڇڏيو هن ڪري جو انهن معجزن جو بيان آهي يادگار آهي هن وقت نشان ڪونهي عصاء موسيٰ جو نشان ڪونهي يد بيضا جو نشان ڪونهي قمر ٻه ٽڪرا ٿيو نشان ڪونهي ڪلمو پٿرن پڙهيو ان جو نشان ڪونهي وڻ سجدا ڪن پيا نشان ڪونهي طعام کاڌو ٿورن ماڻهن گهڻو نشان ڪونهي هڪ کليء منجهون پندرهن سو ماڻهن ڍو ڪيو نشان ڪونهي معجزات هيا تنهن وقت هاڻي ڳالهيون آهن ڪو مڃي ته مڃي نه مڃي ته نه مڃڻ جي مرضي آهي ايمان سان مسئلو رکن ٿا اهي مسئلا تعلق ٿا رکن پر الله تبارڪ وتعاليٰ فرمائي ته مون کي اهڙو هي قرآن ڏنو آهي جو هن جي مٿان وڏي خلق ايمان آندو ۽ هميشه اهو رهندو شهداءڪم من دون الله ان ڪنتم صادقين ڪو مقابلو به نٿو ڪري سگهي هن قرآن شريف ساري دنيا کي شڪست ڏئي ڇڏي آهي پنهنجي پروگرام ۾ ۽ اهو قرآن هاڻي ائين پيش ڪندو عالم

۽ ڏيئو ڇو ڀلا ڪوٺيو ويو؟ ڇو ته ڏيئي مان هر ڪو ماڻهو فائدو وٺندو آهي. غريب، امير، يتيم، رنزال، ڪوٺڙيء ۾ جهوپڙيء ۾ جاتي به وڻيس ها ته ڏيئو ٻاري روشني حاصل ڪري. اهڙي طرح حضور انور صلي الله جو فيض هر هڪ شخص سان هر جاء تي اهڙي طرح سان ٿي سگهي ٿو. ان ۾ غريب امير جو سوال ناهي. تڏهن سراج منير چيو، منير انهيء ڪري جو اسامندو ڪونهي ڪو ۽ سج جو فيض لهي ويندو آهي لهندو به ڪونهي ڪو. ايڏي وڏي تعريف آهي هن جي.

جڏهن توهان طلاق ڏيو انهن عورتن کي هن کان اڳي جو توهان هٿ لايو انهن کي، ناهي توهان جي لاء انهن تي ڪا عدت جو ڳڻين انهيء عدت کي عدت ڳڻڻي ڪانهي بلڪ اتي جو اتي نڪاح ٻئي سان ڪري سگهن ٿيون، نڪاح ٽٽو، عدت ختم، هٿ لڳل ڪونه هو، فمتعوهن پوء انهن کي توهان ڪجهه نفعو ڏيو، جيڪڏهن مهر مقرر آهي اڌ مهر جو ڏبو، نصف ما فرضتم.

پوئتي هٽائي ڇڏي جنهن کي گهرين، وتوي اليڪ من تشاء جاء ڏي تون پنهنجي طرف جنهن کي گهرين، معنيٰ ڪا عورت جنهن سان تون رهين يا ان سان نه رهين اها تنهنجي مرضي آهي. ومن ابتغيت ۽ جنهن سان تون طلب ڪرين ممن عزلت جن کان تون پاسيرو رهين انهن عورتن کان هڪڙن کي تون طلب ڪرين انهن جي مقابلي ۾ جن کي تون وري پري ڪرين فلا جناح عليڪ تو تي ڪو گناهه ڪونهي پر نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن ان هوندي به سڀني جي رعايت ڪندا ها. ذلڪ، الله ٿو فرمائي، تو تان اسان اهو فريضو لاهي ڇڏيوسي، جيڪو فريضو ٻين ماڻهن جي مٿان لازم هوندو آهي عورتن جي درميان انصاف ڪرڻ جو، تون سراپا انصاف آ، تنهنڪري تو کان ڪو به مطالبو ڪونهي، تون انهي باري ۾ اختيار جو صاحب آهين. جنهن کي پاڻ وٽ ويجهو رکين، جنهن کي پري رکين. انهي ۾ ڪو فرق ڪونهي ڪو. ذلڪ ادنٰي ان تقر اعينهن، اهو ان ڪري ته انهن جون اکيون انهي ۾ وڌيڪ ٺرنديون. ڪيئن ته جڏهن ٻڌنديون ته الله تعاليٰ نبيء کي اسان جو جوابدار نه بڻايو آهي، اسان ۾ انصاف جو جوابدار نه بڻايو آهي جيئن اسان گهرون ٿيون. هاڻي نبي جيترو به انهن سان احسان ڪندو، انهن جي اکين کي ٺرڻ ڏيندو هجي ته ئي نه رهي نه. ولا يحزن ڪي غمناڪ ٿينديون ته هن عورت کي وڌيڪ پسند ڪيئي مان کي نه اهو غم هليو ويندو ڇو ته الله تعالي هن کي اجازت ڏني آهي ويرضين راضي ٿينديون بما آتيتهن ڪلهن جيڪي تو هنن کي ڏنو انهن سڀني کي سڀ والله يعلم ما في قلوبڪم الله تعالي ڄاڻي ٿو جيڪي توهان جي دلين ۾ آهي اهو رب تبارڪ وتعاليٰ کي ان جو علم آهي جيڪي توهان جي دلين ۾ آهي ڪان الله عليما حڪيما الله تعاليٰ علم وارو حڪمت وارو آهي

ڪا عورت ڇڏي ڪا ٻي ان جي جاء تي رکين ولو اعجبڪ حسنهن توڻي ڪنهن ٻي جو توکي صورت وغيره پسند به اچي تڏهن به نه الا ما ملڪت يمينڪ مگر اها جيڪا تنهنجي هٿ ۾ ٻانهي اچي اها جدا ڳالهه آهي اها تنهنجي ملڪيت ۾ اچي سگهي ٿي ماريه قبطيه کي حضور انور صلي الله جن ٻانهي ئي رکيو هو گهر ۾ جنهن منجهان حضرت ابراهيم پيدا ٿيو هو رضي الله تعالٰي ڪان الله علي ڪل شيء رقيبا الله تبارڪ تعالٰي هر شي جو نگهبان آهي ۽ انهن کي پوري طرح سنڀاليندڙ آهي اهو رب تبارڪ تعالٰي فرمايو پوء ٿو حڪم ڪري ته توهان نبيء جي گهر ۾ جيڪڏهن اچو وڃو ته ڪنهن خاص طرح اچو وڃي. هي آيتون لٿل آهن ڪنهن موقعي تي بيبي زينب رضي الله تعالٰي عنها سان جڏهن نڪاح ٿيو نبي سائين جن جو وليمو ڪيائون سڀني ماڻهن کي گوشت ۽ ماني کارائي ڍؤ ڪرايو هئائون فرمايون حضرت انس ٿو چئي ته انهن سڀني کي سڏ ڪيو پوء اهي ماڻهو آيا اچي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کاڌو پيتو کاڌائون اهو ئي موقعو هيو پوء ڪيترا ماڻهو ٻه ٽي ماڻهو رهجي پيا جي ويٺا ڪچهري ڪن ڳالهيون ڪن ماني کان بعد به نبي جي گهر ۾ حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن ٻاهر نڪري ويا مقصد اهو هيو ته جيئن هي نڪري وڃن وري ٻين گهرن وٽ ٿيندا ٿيندا موٽي آيا ته وري اڃا ويٺا هئا پوء نبي سائين جن گهر ۾ اندر پير پائي ڏٺو ته اڃا ويٺا آهن وري موٽي ويا پوء هتي جيئن اندازو ڪن ته نبي سائين جن وري نڪري ويا معنيٰ اسان هاڻي نڪرون

ايها الذين آمنوا، اي مؤمنؤ، لا تدخلوا بيوت النبي، نبي جي گهرن ۾ ڪونه ويندا ڪيو، الا ان يؤذن لڪم، مگر جڏهن توهان کي موڪل ملي، الي طعام غير ناظرين اناه، طعام کاڌي پيتي تي نه انتظار ڪندڙ ان جي پچڻ جو، کاڌي جي تيار ٿيڻ تائين انتظار ڪري ۽ اندر ويهي رهو ائين به نه ڪجو ۽ نبي توهان کي موڪل ڏي ته ان موڪل کان سواء نه وڃو، پر جي وڃو ته وري ٻيهر انتظار گهڻو نه ڪيو نڪري اچو، ولاڪن اذا دعيتم جڏهن توهان کي سڏ ٿئي.

والله لا يستحي من الحق الله مالڪ حق جو اهو شرم نٿو ڪري، حيا نٿو ڪري حق ٻڌائڻ کان، اهو ٻڌائيندو توهان کي ته سمجهو. واذا سالتموهن متاعا جڏهن توهان ڪو ڪو سامان گهرو بيبين سڳورين کان فاسالوهن من وراء حجاب پردي جي پريان گهرو پردو پردي جي اندر نه اچو ذالڪم اطهر لقلوبڪم اهو توهان جي دلين جي لاء وڌيڪ پاڪائي جو سبب آهي وقلوبهن انهن عورتن جي دلين لاء به ما ڪان لڪم ان تؤذوا رسول الله توهان کي حق نه آهي جو توهان ايذايو رسول الله صلي الله عليه وسلم کي معنيٰ ان جي مرضي جي خلاف ڪا حرڪت ڪريو

ولا جناح عليهن في آبائهن ولا ابنائهن انهن جا پيء جيڪڏهن اچن يا انهن جا ڀائر پٽ اچن ۽ ڀائٽيا اچن ڀاڻيجا اچن ۽ انهن جي خاندان جون عورتون اچن ولا ما ملڪت ايمانهن ۽ نڪي حرج آهي جيڪي جي جون ٻانهيون آهن اهي جيڪڏهن اچن ۽ ٻانها انهن ۾ حرج ڪونهي هتي ملڪت ايمانهن منجهان عام طرح سان معنيٰ ڪئي وئي آهي مرد هجي يا عورت هجي پر نه انهن کان پردي جو مسئلو به ثابت ٿيل آهي رب تبارڪ وتعاليٰ هتي اهو اکر جيڪو ڳالهايو آهي ان منجهون ڪيترن ماڻهن اهو مطلب ورتو آهي ته ازواج مطهرات جا ٻانها جيڪڏهن انهن جي بيبين سڳورين جي سامهون اچن ته ڀئي جائز آهي پر نه ان مان مراد به عورتون آهن جيئن سورت نور ۾ مٿي اسان ٻڌائي چڪاسين ولا نسائهن ولا ملڪت ايمانهن

ما اڪتسبوا، بغير ما اڪتسبوا هنن ڪو به گناهه نه ڪيو آهي، ڪسب نه ڪيو آهي، فقد احتملوا انهن کنيو بهتان عظيم، ڪوڙ وڏو، بهتانا و اثما مبينا ۽ صريح گناهه انهن شخصن ڪيو آهي، منافق هوندا ها، بدگوئي ڪندا ها ۽ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم خلاف، ازواج مطهرات جي خلاف يا اهڙي طرح سان ٻين مسلمانن، مؤمن عورتن جي لاء گهٽ وڌ ڳالهائيندا ها، الله تعالي فرمايو، اهڙي قسم جو اکر جيڪڏهن ڪو ٻڌي،

تنهنجون ڌيئرون ۽ مؤمنن جون زالون ۽ تنهنجون بيبيون سڀني کي حڪم ڪر يدنين عليهن من جلابيبهن جيڪا چادر آهي ان کي جهڪائن معنيٰ منهن جي آڏو هي ڇڪي جهڪائن ذلڪ ادنيٰ يعرفن اهو هن ڳالهه ۾ قريب آهي جو سڃاتيون وڃن ته شريف عورتون هن جيڪي منهن کي ڇڪي ٿيون وڃن پيون پردو فلا يؤذين پوء هن کي نه ستايو وڃي باقي نه ته جاهليت جي زماني ۾ عورتون ڇا ڪنديون هيون رئو مٿي تي رکي ٻئي پلو پوئتي ڪري ۽ ڇاتي ٻاتي اگهاڙي ائين هلنديون ڦرنديون هيون. عام طرح جاهلن ۾ ٻاهر توهان ڏسندؤ ته عورتون ائين ئي هلنديون آهن. الله تعاليٰ فرمايو ته نه اهو پلو هيء ورائجي به ۽ مٿون ڇڪي به اچجي ته جيئن سامهون جي نظر به ڪٽجي. ڪان الله غفورا رحيما الله تعاليٰ غفور رحيم آهي. لئن لم ينته المنافقون ان حجاب ۽ حساب ۽ پردي کان بعد اڃا به منافق جيڪڏهن ڪا حرڪت ڪندا يا اهي شخص جن جي دلين ۾ مرض ۽ روڳ آهي والمرجفون ۽ ڪوڙيون خبرون اڏائيندڙ شهر مديني ۾

۽ انهن جي لاء سزا اها ٻڌائي وئي آهي مطلب ته بدنيت ماڻهو مديني منور جي عورتن کي ڪجهه ٽوڪيندا ها جڏهن ڪا پردا پردو ڪري هلين هلندي هئي ته چوندا ها ته هاڻي هيء به پرهيزگار ٿي آ مطلب ته مسلمانن جي جي ايذاء ۽ تڪليف ۾ ڪوشش ڪندا هئا الله تعاليٰ هن کي هڪل ڏني ته جيڪڏهن اڳتي توهان اهڙي حرڪت ڪندؤ ته اسان نبيء کي حڪم ڪنداسين ته توهان کي تباهه ڪري سنت الله اهو خدا جو طريقو آهي بيفرمانن جي متعلق الذين خلوا من قبل

حضرت موسيٰ عليه السلام ڏٺو ته پٿر ڀڳو ٿو وڃي، هي ته مان کي الائي ڪاڏي ڪندو. سو تڪڙو ٿي ڊوڙي ۽ ان پٿر کي پڄڻ جي ڪوشش ڪئي. موسيٰ عليه السلام جيترو ڊوڙيو اوترو پٿر تيز. پٿر ته بنا ٽنگن جي وٺي پيو ڀڄي. هوا ۾ ڇوٽ ڪپڙا مٿون رکيا اٿس. موسيٰ عليه السلام پويون ڏنڊا هڻندو اچيس، پٿر ڀڄندو وڃي. مطلب اهو ته زور پري ٿي وڃي ته ناممڪن ٿئي، ائين به نه هو.

هن ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ انسان جي صلاحيت کي ٻڌايو آهي ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ انسان سان جيڪو معاملو ڪيو آهي ساري ڪائنات ۾ بلند معاملو هن سان ڪيو آهي ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ هن کي جيڪا مخلوقات ۾ عزت عطا فرمائي آهي ان جو راز هنن آيتن ۾ ٻڌايو آهي الله تعالي فرمائي ٿو سراسري ڳالهه ته اسان انسان کي امانت ڏني سي معنيٰ عبادت جو بار ۽ شرعي حق هن جي مٿان رکياسون پوء هن اهي کنيا ساري مخلوقات امانت جو بار نه کنيو الله جي عبادت ۽ رب تعاليٰ جي شرع جا حڪم انهن ڪونه کنيا پر هن انسان اهي کنيا انه ڪان ظلوما جهولا پوء پڇاڙي ۾ سبب ٿو ٻڌايو وڃي ته هن اهو بار ڇو کنيو اهو ظلوم هيو جهول هيو ظلوم چئبو آهي نقصان ڪندڙ ٿئي يا ناقص هجي پاڻ جهول چئبو آهي جنهن کي سمجهه گهٽ هجي علم گهٽ هجي جهل مقابلي آهي علم جي ظلم مقابل آهي عدل جي معنيٰ انسان ۾ ظلم به هيو ان ۾ جهل به هيو ظاهر ۾ ائين سمجه ۾ اچي ٿو اهي ٻئي صفتون انسان جي نقص ۾ بيان ٿيل آهن، ڇو ته ظلوم هجڻ ۽ جهول هجڻ اهو هڪڙي قسم جو نقص آهي ۽ انهيء نقص جي سببان هن شريعت جو بار کنيو. جي نقص نه هجيس ها ته شريعت جو بار ڪونه کڻي ها.

معنيٰ هن پنهنجي حاجت سمجهي، جيئن نقص کي پوري ڪرڻ جي لاء ڪو ماڻهو حاجت پنهنجي پوري ڪرڻ جي لاء ڪم ڪندو آهي، بک اٿس ته ڪمائيندو آهي يا ڪجهه کڻي کائيندو آهي، اڃ آهي ته پاڻي حاصل ڪندو آهي، اهڙي طرح انسان ۾ ظلم ۽ جهل جو هڪڙو نقص هيو، تنهن کي پوري ڪرڻ جي لاء هن شريعت جو بار کنيو ته الله جي عبادت ڪجي، يعني امانت سان منهن ڏجي ته جيئن نقص نڪري وڃن ته ڪامل ٿي پوان.

نقص ڪو بهتر انداز ته ناهي؟ بهتر انداز جي معنيٰ ڪو به نقص نه هجي ته پوء انهي آيت سان ڪنهن حد تائين معنيٰ ۾ ٽڪراء هن آيت جو پيدا ٿي پوي ٿو ڇو ته اها آيت انسان جي ڪامل هجڻ جي ڳالهه ٿي ٻڌائي ته انسان کي اسان سهڻي انداز ۾ پيدا ڪيو آهي هتي معلوم ٿو ٿئي ته اهو ظلوم جهول هو نقص وارو هيو نقص ۽ سهڻو انداز ٻئي هڪ شخص ۾ ڪيئن سمجهه ۾ اچن؟ اهڙي قسم جا ٻيا به سوال هن آيت جي شرح تي پوندا آهن. حضرت شاهه صاحب شاهه ولي الله محدث دهلوي جي ٻڌايل دستور تي هن جي معنيٰ وڌيڪ کلي ٿي پوي ۽ آيتن جو ٽڪراء به نظر نٿو اچي اهي معنائون سمجهڻ جوڳيون آهن حديث شريف ۾ امانت جي لفظ لاء ڪيترا اطلاقات اچن ٿا

اهو امانت آهستي ڇڪ به ٿي وڃي نڪرندي. جيئن پوٽو پوٽو ڪڍندا وڃو، آخر آهستي هلي ايڏو سارو تڏو کٽي. روز هڪڙو ٻه پوٽو ڪڍوس ته نيٺ کٽندو هلي. ماڻهو سمجهندو انهي هڪڙي پوٽي ڪڍڻ مان ان کي ڇا ٿيندو؟ پر ائين ڪونهي. نيٺ هلي کٽي. الله جي ڏنل امانت سان سينو انسان جو پر ٿيل هو، ڀريل هيو. پر پوء دنيا جي آلائش، حرص، حوادث ۽ ٻين حرڪتن جي ڪري امانت پوٽرو پوٽرو ٿي نڪرندي وڃي ٿي، پوء قلب خالي ٿي وڃي ٿو. پوء نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم فرمايو، ماڻهو ڪنهن امين کي ڳوليندا ته امين مشڪل لڀندو، پوء چوندا ته فلاڻي قبيلي ۾ ٻڌئون ٿا ته هڪڙو امين آهي. نه ته امانت وارو ماڻهو ڪو تمام مشڪل هٿ ايندو، فرمايو، اها حالت به پيدا ٿي پوندي. امانت جي لفظ متعلق اها حديث شريف به آيل آهي. پهرين دل جي تهن ۾ ويٺل هئي، پوء دنيا جي آلائش ۽ معاملات جي ڪري انسان اوڏهه متوجهه ٿيو، آهستي آهستي ان ۾ ڪور ايندي وئي ۽ نقصان پيدا ٿيو. هي حديث شريف ۾ امانت جي معنيٰ اچي ٿي. ڳالهه اصل هي آهي ته رب تبارڪ وتعاليٰ جڏهن ڪائنات تي نظر ڪئي، حديث شريف اچي ٿي فمقت عربهم وعجمهم، پوء الله تعاليٰ عرب عجم سڀني جي مٿان اچي ڪاوڙ ڪئي. ڇو ته انتهائي بي فرماني ٿي وئي. پوء الله تعالي حضور انور صلي الله عليه وسلم کي نبي ڪري موڪليو ۽ ان تي قرآن نازل فرمايو ته جيئن مڪمل هدايت اچي. هي آهي انسان جو آخري سڌارو. آخري سڌارو. آخري نبيء سان. آخري ڪتاب سان. خاتم النبيين، خاتم الڪتب. ايتري قدر الله تعالي احسان ڪيو جو هي دين اسان وٽ محفوظ رهيو. پر اهو شان جيڪو انسان کي مليو آهي سو هڪ خاص انداز سان مليو آهي جو هيء ته رب تعاليٰ کي هڪڙي مخلوق پيدا ڪرڻي هئي جيڪا الله تعاليٰ جي صحيح معنيٰ ۾ تعريف ڪري ۽ ان جي عبادت ڪري پوء ملائڪن کي پيدا ڪيئي وري جنن کي پيدا ڪيئي آسمان زمين پيدا ٿيا سج، چنڊ، ستارا سڀ شيون رب تعاليٰ ڪيون پر رب تبارڪ و تعاليٰ جو جيڪو حق خالقيت جو هيو اڃا پورو نه پئي ٿيو رب گهريو ته اهڙو هڪڙو مخلوق مان پيدا ڪريان جيڪو سندس عبادت جو حق ادا ڪري پوء الله تعالي عليم آهي پنهنجو اهو علم جو فيصلو ملائڪن جي آڏو ظاهر ڪيائين اني جاعل في الارض خليفه مان زمين ۾ هڪڙو خليفو پيدا ٿو ڪريان. ملائڪن جڏهن الله تبارڪ وتعاليٰ جو اهو اعلان ٻڌو الله جي درگاهه ۾ عرض ڪيائون ونحن نسبح بحمدڪ ونقدس لڪ يا الله خليفو پيدا ڪندين ذڪر جي لاء تسبيح پڙهڻ جي لاء

ڪهڙو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفڪ الدماء تون زمين ۾ اهڙي مخلوق پيدا ڪندين جيڪا رتوڇاڻ ڪري ۽ ملڪ ۾ فساد ڪري. ملائڪن کي اها ڳالهه سمجهه ۾ آئي هئي جنن جي ڪردار کان جنن جون پاڻ ۾ ويڙهيون ٿينديون هيون ۽ اختلافات پوندا هيا. هنن سمجهيو زمين جو خليفو جيئن اڳي جن هيو هاڻي جي انهن کي هٽائي انهي جي جاء تي انسان آندو ويندو اهو به ته اهڙو ئي رهندو. ان علائقي يا ملڪ جو ڪو اهڙو اثر آهي شايد تنهن تي رب فرمايو ته مان ڄاڻان ٿو توهان کي خبر ناهي. هاڻي مخلوق جيڪڏهن غور ڪري ڏسجي پئي ته هن الله جي ملڪ ۾ ٻن قسمن جي مخلوق آهي. هڪڙي هئي خالص روحاني ملڪوت انهن کي جسم ڪونهي. اهي مجرد آهن مادي کان، روحانيت ۽ نورانيت آهن، جيئن ماڻهو جو روح نڪري ويندو آهي، ماڻهو مئل نظر ايندو پر روح نڪرندي ڏسڻ ۾ ڪونه ايندو آهي. اهڙو لطيف روح ٿئي ٿو جيڪو جسم منجهان نڪري وڃي ٿو ۽ ماڻهو مري ٿو پوي ۽ آهي به يقين ته بيشڪ اها شيء هئي. جي اهو يقين نه هجي ته ماڻهو ڪيئن چوي ته ماڻهو مري ويو، تنهنجي معنيٰ اصل ماڻهو اهو هو جيڪو ويو. هي ان جو جسم هيو، هي ان جو جنازو آهي، ان جو ميت آ. اهڙي طرح ملڪوت به ائين ئي روح مقدس آهن جيڪي الله جي ملڪ ۾ وسن ٿا. آسمانن تي به گهڻي مخلوق آهي، زمين ۾ به گهڻي مخلوق آهي. اها روح رب تعاليٰ ٻي مخلوق مادياتي پيدا ڪئي آهي هوا، باهه، پاڻي، مٽي، اربع عناصر انهن جا مرڪبات، ٻن ٻن جا، ٽن ٽن جا، چئن ئي جا مرڪبات، حيوانات ۾ چارئي شيون آهن، معتبر مخلوق حيوان هئي. پٿر زمين تي پيل آهن، چرڻ جي طاقت ناهي، ننڍا وڏا ڪونه ٿين، پر وڻ ان جي مقابلي ۾ ننڍڙي کان وڏو ٿي وڃي ۽ حرڪت به هن جي جسم ۾ آهي جو اڀو ٿي مٿي چڙهي اچي. ان کان مٿان معتبر مخلوق حيوان جي هئي. پوء الله تبارڪ وتعاليٰ حيوانن ۾ به ڏٺو. ته اهڙي صلاحيت ڪانهي جنهن کي الله جو خليفو لائق هجي ٿيڻ، ملائڪن کي به رب تعاليٰ ڏٺو انهن ۾ به خليفو لائق ٿيڻ ڪونه هو تڏهن ته هنن کي چيائين اني جاعل في الارض خليفه هنن ويچارن چيو اسان سائين ذڪر ڪنداسين تسبيح ڪنداسين الله فرمايو ته اها ڳالهه رڳو ڪانهي ان سان گڏ ٻي به ڳالهه آهي جيڪا توهان مان نه ٿيندي هڪڙي پاسي ڏي روح ذهن ۾ رکو خيال ٻئي پاسي ڏي حيوانيت رکو. روح آهي حياتي، حيوانيت آهي چرپر. ملائڪ هڪڙي پاسي ڏي، حيوان ٻئي پاسي ڏي. الله تعاليٰ جي امانت جو اچي ته ملائڪن ۾ به صلاحيت ڪانهي، حيوانن ۾ به صلاحيت ڪانهي. ڇو؟ ٿورڙي دير جي لاء. ڳالهه کي سمجهو. قرآن پاڪ.

طلاق ڏيو ته عدت ويهي، ٻار ٿين ته ان جي پالنا ڪيو، يتيم ٿين ته ان جي ملڪيت رکائو. اها ڪهڙي خبر هي ملائڪن کي معلوم ٿيو ته پنج سؤ آيتون قرآن جون ملائڪن جي عمل کان پري آهن. وري جي حيوانن کي غور ڪري ڏسو ته حيوانن ۾ ته سوال ئي نٿو پيدا ٿئي. انهن جو حاڪم آهي طبيعت. رب تعاليٰ فرمائي ٿو حرمت عليڪم امهاتڪم وبناتڪم واخواتڪم وخالاتڪم وعماتڪم توهان تي حرام آهن توهان جون مائرون توهان جون ڀينرون توهان جون ڌيئرون توهان جون پڦيون ماسيون کير پيارڻ واريون مائر، والمحصنات من النساء، ٻيون جيڪي به ذات عورتون آهن، مردن جون زالون، اهي سڀ توهان جي لاء ماء ڀيڻ جي حيثيت رکن ٿيون. هاڻي سائين جانورن کي جيڪر اهو حڪم ڏجي ته ڪيئن ٿا قبول ڪن؟ ٻڪرين جي واڙ تي وڃي توهان اها آيت پڙهو. سو ڇيلا اها ڳالهه قبول ڪندا؟ ڏاند، جانور، اها ڳالهه قبول ڪندا؟ سانهه، ڪونها، اها ڳالهه قبول ڪندا؟ ڪڪڙ، پکي، اها ڳالهه قبول ڪندا؟ هيء هن جي نسل ۾ ماسي آهي، هيء ڀاڻيجي آهي، هيء ڀيڻ آهي، هيء ماء آهي. معنيٰ حيوان به قرآن پاڪ تي عمل ڪرڻ جي لاء تيار ڪونهي ۽ قرآن کي الله تعاليٰ دنيا ۾ آڻي ٿو پر ڪنهن کي ڏي؟ مسئلو هو اهو. رب تبارڪ و تعاليٰ حڪم ڪيو ملڪوت منجهان ملڪيت کي ته نڪري اچ. حيوانن منجهان حيوانيت کي ڇڪي جدا ڪيئي؟ الله تعاليٰ وٽ انهن کي جدا شخصيت آهي. حيوانيت به حاضر ٿي، ملڪيت به حاضر ٿي. ملڪيت کي ڪجهه نه کپي، صرف الله جو ذڪر. حيوانيت کي سڀ ڪجهه کپي، جيڪي هن کي موافق اچي کائي. ٻي شريعت ڪانهي، شينهن کي گوشت ڏبو کائيندو گاهه نه کائيندو مري وڃي، مينهن کي گاهه ڏبو کائي کائيندي گوشت ڏبو نه کائيندي مري وڃي، ان جو قانون ايترو آهي. رب تعاليٰ حيوانيت کي گهرايو ته توکي پنهنجي حيوانيت جي پالنا ۾ ٻي پرواهه ڪانهي، حلال حرام جو سوال ئي تو وٽ ڪونهي، پنهنجو گاهه هجي ته به کائي پرايو ته به کائي، اڳيان ڍور جي رکيل هجي ٽڪر هڻي ڏاڍو ڍور هن کان کائي وڃي. اهڙي طرح ڪيترا جانور حيوان ٻين جانورن کي پيا کائن پيئن، باز پيا پکين کي ڦاڙين، بگهڙ شينهن پيا جانورن کي کائن، اتي ڪا ڳالهه ڪانه هئي. ظلم به هيو، حاجت به هئي، بک مٽائڻ جي لاء حلال حرام جو ڪو سوال ئي ڪونهي، فطري طبعي قانون هن جو آهي ٿورو جيڪو آهي. الله تعاليٰ حيوانيت کي گهرائي فرمايو ته تون حرام ڦٽي ڪر. حيوانيت چيو ته حاضر الله تعاليٰ فرمائي ٿو آسمان کي زمين کي ائتيا اچو فرمانبرداري ڪري چون ٿا اتينا طائعين آياسي فرمانبرداري ڪري آسمان زمين الله جي حڪم جي سڏ تي اچن ٿا رب تعاليٰ ائين حيوانيت کي سڏ ڪيو آسمان ملڪوت آ زمين حيوانيت آ هن چيو اسان آياسي حڪم ڪيئي ته تون حرام ڇڏي وڃ

ملڪيت کي حلال قبول ڪرايائين، حيوانيت کان حرام ڇڏرايائين. جڏهن ملڪيت کي حلال قبول ڪرايائين ته ملڪيت صاف هئي سڌي تري ائين کڻي سمجهو ان تي حلال جو رک ته ڪجهه هن جي مٿان واڌارو ٿي پيو جيڪو هن جي طبع جي خلاف هو.

نجا حيوان حرام ڪونه ڇڏيندا آهن الله تعاليٰ اهڙو حيوان بڻايو جيڪو حرام ڦٽي ڪري آيو الله اهڙو ملڪ ٺاهيو جيڪو حلال قبول ڪري آيو اهڙي ملڪيت اهل ۽ ملڪيت حيوانيت کي جڏهن گڏائين اهو انسان ٿي پيو هاڻي توهان غور ڪري ڏسو ملڪيت ۾ جيڪو واڌارو زيادتي اچي وئي اها زيادتي هن جي لاء

ڇو ته اهو مل، حيوان، هاڻي جو کاڌا پيتا حلال قبول ڪري ته الله جي ذڪر وارو هيڏي به ته مصروف ٿيو، اهو هن ۾ نقص اچي ويو، رب تعاليٰ انهي سان وري علم انهي تي ناراض ٿيو. ملڪيت ۾ ملڪيت ۾ حلال قبول ڪرڻ جهالت جي برابر هيو، ڇو ته ايترو اها ملڪيت مصروف ٿيندي، الله جي ذڪر کان ايترو منهن موڙيندي جيترو حلال ۾ مصروف هجي.

اهو وجهه رهائي ۽ پورو ڪيو ته ظلم جي ڪري عدالت کپي، جهل جي ڪري علم کپي، علم جي انتها الله جي ذات صفات ۽ ظلم جي انتها آهي انسان ذات ۽ مخلوقات ۾ عدالت معنيٰ رب تعاليٰ کي هڪڙو عدليه جو قانون هلائڻو هو ۽ ٻيو هن کي علم جو جي معرفت ڏيڻي هئي. الله تعاليٰ اهڙي مخلوق پيدا ڪئي، جنهن کي علم هجي، جنهن جي علم جي انتها الله تعاليٰ وٽ پهچي ۽ جنهن جي فيصلن جي انتها عدليه تي پهچي. اها هئي امانت جيڪا رب تعاليٰ مٿو موڪلي. آسمان کي چئي توهان امانت کڻندؤ، زمين کي چئي توهان امانت کڻندؤ، آسمان مان مراد ملڪوت آهي، زمين مان مراد حيوانات آهي، سڀني چيو ته اسان ۾ اها صلاحيت ڪانهي ڪا. ڇو ته امانت ۾ هڪڙو علم آهي، علم اسان ڇا ۾ رکون؟ عدالت آهي، عدالت ڪنهن سان ڪريون؟ جڏهن ظلم ئي اسان وٽ ڪونهي. ڄڻ انسان کي رب تعاليٰ هڪڙا ٻه برتن ڏنا، هڪڙو ظلم جو، ٻيو جهل جو. اهي ٻئي خالي ها. ان جو مثال اهڙو جيئن ڪنهن ماڻهو کي هڪڙي کي جڳ به ڏجي ۽ سائين ٻيو هن کي شيشو به ڏجي.

۽ کير وٺي آء، موٽي انهي ماڻهوء کان پڇبو، بابا ڇا آهي؟ چوندو سائين کير ۽ پاڻي کنيم. هاڻي جڳ ۽ دلي جو نالو نه وٺندو. جڳ ۽ دلي جي نالي وٺڻ جي معنيٰ اها ٿئي ها ته مان اهي ٻئي شيون خالي کنيون هن پاڻ وٽ. پر جڏهن چيائين ته مون وٽ کير ۽ پاڻي آ، ٿانء جو نالو ختم ٿي ويو. ٿانء جو نالو تيستائين هوندو آ، جيستائين خالي هجي. جڏهن ڀرجي ويو ته هاڻي انهي شيء جو نالو آ، جيڪا اندر پيل آ.

هڪڙو ظلم جو ڏنائينس جنهن ۾ نقص هو، ٻيو جهل جو ڏنائينس جنهن ۾ مصروفيت وڌي وئي هئي ملڪيت جي، پوء انهن ٻنهي کي الله تعالي امانت سان آباد ڪيو، اهڙي قسم جا ٻه ٿانء دنيا ۾ ڪنهن کي ڪونه هيا، ملائڪ هيا خالي ملڪيت هئي انهن ۾ ڪو اضافو هيو ڪونه ۽ وري حيوان هيا ته انهن ۾ نجي حيوانيت هئي حلال حرام جو فرق ڪونه هو، رب تعالي امانت موڪلي جنهن ۾ عدالت ۽ علم هيو پوء هن علم سان پنهنجي جهل کي ختم ڪيو ۽ عدالت سان پنهنجي ظلم کي ختم ڪيو انسان ڏٺو ته مون وٽ ٻه ٿانو آهن امانت مٿو اچي رهي آهي جنهن ۾ معرفت الاهي به آهي اها آهي علم جي انتها ۽ ٻئي پاسي تي مخلوق سان عدالت آهي اها آهي جهل جي انتها چنبڙي پيو وڃي ٿي جيئن باقي جي منهنجي ڪم جي آهي اهو هڪڙو ڄڻ الله تعالا دسترخوان دنيا تي موڪليو

۽ انهن سان حرڪتون ڪن، اندر ۾ هڪڙي ٻاهر ۾ ٻي رکن، اهي منافق آهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهن تي به عذاب آهي، مشرڪن تي به عذاب آهي، باقي جيڪا مؤمنن جي جماعت آهي رب تبارڪ وتعاليٰ انهن سان احسان ڪندو، اهي آهن جن امانت جو بار پوري طرح کنيو، هڪڙي پاسي ڏي عدالت ڪيائون، ٻئي پاسي ڏي الله جي معرفت ڪيائون، پوء هاڻي انسان جي الله تعاليٰ اها تعريف ڪئي آهي، امانت جي کڻڻ جو حقدار هو، ڇاڪاڻ ته هو ظلوم ۽ جهول جا ٻه ظرف ۽ ٿانو رکندو هو، ٻين ۾ اهي ٿانو ڪونه ها، تنهن ڪري انهن سڀني انڪار ڪيو ڊنا ته اسان ڇا ڪاري ڪنداسين ان کي ڪنهن ماڻهوء کي جو ماکيء جي هڪڙي کلي ڏيو ۽ گيهه جي به هڪڙي کلي ڏيوس جنگل ۾ بابا کلي اسان کي لاهي وٺڻي آهي هي توکي ماکي به ڏيان ٿو گيهه به ڏيان ٿو چوندو بابا مان وٽ ٿانو ڪونهي مان ڪاڏي ڪيان ايڏي اوچي شيء نٿو کڻي سگهي ٿا ته ڪائنات ۾ الله تعاليٰ سڀني کي اها امانت پيش ڪئي مگر هنن وٽ ظرف ڪونه هيو، ٿانء ڪونه هو جنهن ۾ اها شيء رکن. انسان وٽ ٻه ظرف هيا، تنهنڪري هن، ظلم کي مٽ، ظلم ۾ عدالت وجهڻ جي لاء پاڻ کي عادل، جهل ۾ علم وجهڻ جي لاء پاڻ کي عالم تصور ڪيو. جيڪو ظالم ۽ جاهل هو پوء عالم ۽ عادل بڻجي ويو. انهيء غرض ۽ نيت تي هن، الله تبارڪ وتعاليٰ جي امانت جي ڀاڪر ڏني.